خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار

مىللىي ئوبزور ناملىق خەۋەر تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى خەۋەردە دېيىلىشىچە ئەگەر پۇتىننىڭ سۇيىقەستنى پىلانلىغانلىقى دەلىللەنسە ئۇ ھالدا بۇ روسىيىدىكى پرىگوژىنغا ئوخشاش ئۆكتىچىلەرگە ئۇلارنىڭ يوقىلىشىنىڭ پەقەتلا بالكوندىن چۈشۈپ كېتىش زىخ كىرىپ كېتىش بىلەنلا توختاپ قالمايدىغانلىقى ھەققىدە سىگنال بولىدىكەن رادىيومىزنىڭ خەۋەر قىلىشىچە يېۋگېنىي پرىگوژىننىڭ رۇسىيە پرېزىدېنتى پۇتىننىڭ سۇيىقەستىگە ئۇچراپ ئۆلگەنلىكى ھەققىدىكى پەرەزلەر خىتايدىكى ئىجتىمائىي ئالاقە تور بەتلىرىدىمۇ كەڭ تارقالغان خىتايلار پرىگوژىننىڭ ئۆلۈمىنى خىتاي تارىخىدىكى لىن بياۋ ۋەقەسى بىلەن سېلىشتۇرغان بولۇپ لىن بياۋنىڭ ئۆلۈمىگە ئائىت ماتېرىياللار تور بەتلەردە قايتىدىن باش كۆتۈرگەن ياپونىيە شىزوئوكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ياڭ خەييىڭ بۇنىڭ سەۋەبىنى خىتاي ۋە رۇسىيەنىڭ ئوخشاش دىكتاتور دۆلەت بولۇشىغا باغلاپ روسىيە بىلەن خىتاينىڭ ھەمكارلىقى چەكلىمىسىز بولۇپ كەلگەن ئەگەر بىرەرسى پۇتىنغا قارشى چىقسا ئۇنىڭ ئاقىۋىتى يۇقىرىقىدەك بولىدۇ يەنى كىمكى شى جىنپىڭگە قارشى چىقسا ئۇنىڭ تەقدىرىمۇ ئىككىنچى لىن بياۋ بولۇشى مۇمكىن دېگەن پۇتىنغا قارشى ئۆكتىچى پرىگوژىننىڭ ئايروپىلان ۋەقەسىدە ئۆلگەنلىك خەۋىرى يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى ئۇنتۇلماس تارىخىي تراگېدىيىلەرنىمۇ كىشىلەرنىڭ ئېسىگە سالماقتا

كېسەك دۆلەتلەر باشلىقلار يىغىنى يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست سەيشەنبە كۈنى جەنۇبىي ئافرىقا پايتەختى يوھاننېسبۇرگ شەھىرىدە باشلانغان ئىدى مەزكۇر ئىتتىپاق بۈگۈن يەنى يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئەزا دۆلەتلەرنى كۆپەيتىش پرىنسىپلىرى ۋە ئۆلچىمى ئاساسىدا ئارگېنتىنا مىسىر ئېفىئوپىيە ئىران سائۇدى ئەرەبىستان ۋە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قاتارلىق ئالتە دۆلەتنى يېڭىدىن ئەزالىققا قوبۇل قىلغانلىقىنى جاكارلىغان بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئەزالىق سالاھىيىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى يانۋاردىن باشلاپ رەسمىي كۈچكە ئىگە بولىدىكەن كېسەك دۆلەتلەر ئىتتىپاقى خىتاي بىلەن روسىيىنىڭ يەتتە دۆلەت گۇرۇھىغا قارشى ئىتتىپاق شەكىللەندۈرۈش ۋە ئۇنى كېڭەيتىش تىرىشچانلىقى دەپ قارىلىۋاتقان ئىدى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ كېسەك دۆلەتلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق كېڭىيىشىنى تارىخىي ۋەقە دەپ ئاتاپ بۇنىڭ ئىتتىپاققا كۈچ ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان مەزكۇر بىرلىكنىڭ ھازىرقى رەئىسى بولغان جەنۇبىي ئافرىقا پرېزىدېنتى كىرىل رامافوسا يىغىندىكى باياناتىدا تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ بۇ ئىتتىپاققا قاتنىشىشقا قىزىقىۋاتقانلىقىنى نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ھازىر ئۆز پۇلىنى باشقا خىل مالىيە پىلانى ۋە پۇل تۆلەش سىستېمىسىنى ئىشلىتىشنى خالاۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئەزا دۆلەتلەرنىڭ مالىيە مىنىستىرلىرى ۋە مەركىزىي بانكا رەھبەرلىرى كېلەر قېتىملىق يىغىنغىچە بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئېھتىماللىقى ھەققىدە مەخسۇس دوكلات تەييارلايدىكەن نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئامېرىكا ۋە غەرب دۆلەتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ يىرىكلىشىشىگە ئەگىشىپ ئۆزىگە باشقا سودا ۋە سىياسەت چەمبىرىكى ھازىرلاشقا تىرىشىۋاتقان بولۇپ بۇنىڭ ئۈچۈن بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ۋە كېسەك دۆلەتلەر ئىتتىپاقىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرمەكچى بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم
خىتاي خەۋەرلەر تورى يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇست كۈنى تارقاتقان بىر خەۋەردە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تارىم ئويمانلىقىنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدا مول نېفىت ۋە تەبىئىي گاز بايلىقىنىڭ ساقلانغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭقۇر قېزىش پائالىيەتلىرىنى كەڭ قانات يايدۇرۇۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلغان خىتاي نېفىت ۋە تەبىئىي گاز گۇرۇھىنىڭ تارىم نېفىتلىك شىركىتى ھازىر ئاقسۇ ۋىلايىتى تەۋەسىدىكى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ بىر بۇرجىكىدە چوڭقۇرلۇقى ئون بىر مىڭ يۈز مېتىرنى نىشان قىلغان نېفىت قۇدۇقىنى بۇرغىلاشنى باشلىغان ھازىرغىچە بۇ نېفىت قۇدۇقىنىڭ بەش مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك ئالتە مېتىرلىق قىسمى قېزىپ بولۇنغان بۇ ھازىرغىچە يەر شارىدىكى نېفىتلىكلەر ئىچىدە چوڭقۇرلۇقى ئەڭ تېرەن بولغان نېفىت قۇدۇقى ھېسابلىنىدىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي نېفىت شىركىتى بۇندىن كېيىن تارىم ئويمانلىقىدا ئون ئىككى مىڭ مېتىرلىق دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭقۇر نېفىت قۇدۇقلىرىنى بۇرمىلاشقا قاراپ يۈزلىنىدىكەن خەۋەردە دېيىلىشىچە تارىم ئويمانلىقىنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدا نېفىت ۋە تەبىئىي گاز بايلىقى ئىنتايىن مول بولۇپ بۇ يەردىكى ئالتە مىڭ مېتىردىن چوڭقۇر يەر قاتلىمىغا كۆمۈلگەن نېفىت ۋە تەبىئىي گازنىڭ ئومۇمىي مىقدارى

غەربنىڭ نېفىتىنى شەرققە يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت چوڭ قۇرۇلۇشنى باشلىغان بولۇپ ئۇيغۇر ئېلىدىن ئىچكى خىتايغا توشۇلغان تەبىئىي گاز خىتاينىڭ ئون بەش ئۆلكە شەھەرلىرىدىكى بەش يۈز مىليونغا يېقىن ئاھالىنىڭ ئېھتىياجىنى تەمىنلىمەكتە ھالبۇكى خىتاي تاراتقۇلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا يۇرتىدىن چىقىۋاتقان شۇنچە كۆپ تەبىئىي گازنىڭ بەش يۈز مىليون خىتاينى بېقىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالماي ئەكسىچە ئۇنىڭ جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونىدىكى سەككىز مىليون ئاھالىنىڭ يېقىلغۇ ئېھتىياجىنى تەمىنلەۋاتقانلىقى ھەققىدە داۋراڭ سالماقتا ھازىر تارىم ئويمانلىقىدا چوڭقۇرلۇقى سەككىز مىڭ مېتىردىن ئاشىدىغان نېفىت قۇدۇقلىرىنىڭ سانى يۈزدىن ئاشقان بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا نېفىت ۋە تەبىئىي گازلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەرئاستى بايلىقلىرىنى ئەسەبىيلىك بىلەن قېزىشى رايوندىكى مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشى ۋە باشقا بىر قاتار ئېكولوگىيىلىك مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا ئىكەن خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئون ئىككى مىڭ مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى نېفىت قۇدۇقلىرىنى قېزىشقا يۈرۈش قىلىشىنىڭ كەلگۈسىدە تارىم ئويمانلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەر شارىنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا قانداق گېئولوگىيىلىك ئاقىۋەتلەرنى ئەپ كېلىدىغانلىقى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا خىتاينىڭ لىنكدىن ناملىق ئىجتىمائىي ئالاقە تورىنى قوللىنىپ ئەنگلىيىدە جاسۇسلۇق پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللانغانلىقى ئاشكارىلانغان ئەنگلىيەنىڭ نوپۇزلۇق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن زامان گېزىتىنىڭ تەكشۈرۈپ ئېنىقلىشىچە خىتاي جاسۇسلىرى لىنكدىن تورىدا ساختا ھېساباتلارنى قۇرۇپ ساختا ئىسىم ۋە ساختا شىركەتلەر ئارقىلىق نۇرغۇن ئەنگلىيىلىكلەرنى ئالدىغان ئۇلار خىزمەتكە قوبۇل قىلىش باناسى بىلەن بۇ كىشىلەرنىڭ تەرجىمىھالىنى يىغقان ۋە ئۇلارنى نەق پۇل بەدىلىگە دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە تاقىلىدىغان ماتېرىياللارنى تەمىنلەشكە قىزىقتۇرغان ئۇلار بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئەنگلىيەدىكى دۆلەت مەمۇرلىرى، ئالىملار، ئاقىللار ئامبىرى تەتقىقاتچىلىرى، ئىلمىي ساھەدىكى تەتقىقاتچىلار ۋە ھەتتا دۆلەت خەۋپسىزلىك خادىملىرىنى قىلتاققا چۈشۈرمەكچى بولغان. زامان گېزىتى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشكە قارىغاندا، جاسۇسلارنىڭ بىرى لىنكدىندا روبىن جاڭ دېگەن ئىسىم بىلەن ھەرىكەت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ كەم دېگەندىمۇ بەش يىل ئاكتىپ ھالدا بۇ خىزمەتنى داۋام قىلغانلىقى، ئۆزىنى ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق قىلىپ كۆرسەتكەن بۇ شەخسنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتايدا ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىغا چېتىشلىق ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان ئەنگلىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرى تام تۇگىنخات زامان گېزىتىگە قىلغان سۆزىدە مەزكۇر ئىجتىمائىي ئالاقە تور بېتىنى قوللىنىدىغان دۆلەت خادىملىرىنىلا ئەمەس بەلكى ئادەتتىكى تەتقىقاتچىلار ۋە شىركەت خادىملىرىنىڭمۇ ئېھتىياتچان بولۇشى لازىملىقىنى ئەسكەرتكەن لىنكېدىن ئادەتتە كەسپىي خادىملار ئىشلىتىدىغان ۋە ئىشقا تونۇشتۇرۇش ئاساسىي مەقسەت قىلىنغان بىر ئىجتىمائىي ئالاقە تورى بولۇپ ئۇنىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز مىليوندىن ئارتۇق ئابۇنتى باركەن لىنكېدىن خىتايدا مۇلازىمەت ئېلىپ بېرىشىغا يول قويۇلغان بىردىن بىر غەرب ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى بولۇپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى مۇلازىمەت باشلىغان بۇ سۇپا خىتاينىڭ تەلەپلىرىگە ئەمەل قىلىشقا قوشۇلغانلىقتىن خىتايدا بىر مەزگىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ھالبۇكى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغا كەلگەندە لىنكدىن خىتاينىڭ ئورۇنسىز تەلەپلىرىگە بەرداشلىق بېرەلمەي ئاخىرى خىتايدىكى مۇلازىمىتىنى تاقىغان ئىدى مەزكۇر ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئەينى چاغدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىشىنى پاش قىلغان ياكى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇققا خىلاپ پارىخورلۇق چىرىكلىككە دائىر ۋەقەلەرنى ئاشكارىلىغان بەزى ژۇرنالىستلارنىڭ ھېسابىنى چەكلەپ كۈچلۈك تەنقىدكە ئۇچرىغان ئىدى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سانجى ئوبلاستى جىمسار ناھىيەسىدە ئولتۇرۇشلۇق قازاق ئاھالىسى قوسىمان رېخىم ئوغلى ئىسلامىي توي مۇراسىمىغا قاتناشقان دېگەن باھانە بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى مەلۇم رادىيومىزنىڭ تۇتقۇن قوسىمان رېخىم ئوغلىنىڭ قازاقىستاندا ئولتۇرۇشلۇق ئىنىسىدىن ئىگىلىشىچە دائىرىلەر قوسىماننى قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللانغان دەپ ئەيىبلەپ ئۆيىدىن تۇتۇپ كەتكەن رادىيومىز سانجىدىكى ساقچى دائىرىلىرى بىلەن ئالاقىلاشقان بولسىمۇ ئەمما قوسىماننىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە بىر ئۇچۇر ئالالمىغان قوسىمان رېھىم ئوغلىنىڭ قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىنىسى تەمىنلىگەن ئۇچۇرغا قارىغاندا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى ئۆكتەبىردە تۇغۇلغان ۋە ھازىر جىمسار ناھىيىسى بەشبالىق بازىرى يىجاخو كەنتىدە ئولتۇرۇشلۇق قوسىمان تۇنجى قېتىم بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى تۇتقۇن قىلىنىپ بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى قويۇپ بېرىلگەن ئارىدىن ئىككى ئاي ئۆتكەندە يەنى يەتتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى يەنە تۇتقۇن قىلىنغان قۇسمان رېخىم ئوغلىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ھازىرغىچە ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئۇنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى ھەققىدە ھېچقانداق قانۇنىي ھۆججەتلىرىنى تاپشۇرۇپ ئالمىغان. خىتاي دائىرىلىرى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىدا ياز پەسىللىك يۈز كۈنلۈك قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى قوزغىغان ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان چەت ئەللەردىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە قايتىشىغا ئىمكان يارىتىش، چەت ئەل زىيارەت ئۆمەكلىرىنى تەكلىپ قىلىشتەك ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ۋەزىيەتنىڭ نورماللىشىۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسىمۇ، يەنە بىر ياقتىن تۇتقۇن ھەرىكەتلىرىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇست پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىسادىي مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگرامما ۋە ئوبزورلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن ئىنكاس قىلىنىشىچە ئون يىلدىن بېرى تۈركىيەدىكى بىر خىتاي شىركىتىدە ئىشلەۋاتقان ئىنژېنېر قاھار ئېلى بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ئايالى ۋە ئۈچ بالىسىنى ئېلىپ ئاتا ئانىسىنى يوقلاپ كېلىش ئۈچۈن يۇرتى تۇرپانغا قايتقان مەلۇم بولۇشىچە ئىشلىگەن شىركىتىنىڭ كاپالىتى بىلەن ئىلگىرىمۇ بىر قانچە قېتىم يۇرتىغا بېرىپ كەلگەن قاھار ئېلى بۇ قېتىم بىر ئايلىق پىلان بىلەن سەپەر قىلغان بولسىمۇ تا ھازىرغىچە قايتىپ كېلەلمىگەن قاھار ئېلىنىڭ تۈركىيەدىكى ئادۋوكاتى غەيرىي رەسمىي يوللار ئارقىلىق ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مەلۇم بولۇشىچە ئىنژېنېر قاھار ئېلى ئون يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ خۇنەن ئۆلكىسىدىكى جۇجۇ ئېلېكتر پاراۋوز شىركىتىنىڭ تۈركىيەدىكى لايىھە يېتەكچىسى بولۇپ ئىشلەۋاتقان ئىكەن لايىھە مۇدىرى قاھار ئېلى بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى ئاتا ئانىسىنى يوقلاش ئۈچۈن تۈركىيەدىن يۇرتى تۇرپانغا يولغا چىققان ئۇنىڭ تۈركىيەدىكى رەپقەت ئىسىملىك بىر دوستىنىڭ بايان قىلىشىچە قاھار ئېلى يۇرتىغا بېرىپ ئوتتۇز بىرىنچى مارتقا قەدەر ئۇنىڭ بىلەن ئالاقە قىلىپ تۇرغان مۇشۇ قېتىم قايتىشتىن بۇرۇن شۇ بىر كۆرۈشكەن. ئەي ئۈچىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا ماڭا تېلېفون قىپتۇ مۇشۇ مەن قايتىدىغان بولدۇم دەپ. دېدىم ئەھۋاللار مۇشۇنداق سەن ھەقىقەتەن قايتامسەن دېسەم ھە قايتىمەن شىركەتنىڭكى ئاشۇ ئىستىخباراتنىڭكىمۇ. كەلسەڭ بولىدۇ دەپتىكەن، بىراق ئۇمۇ ئىككى ھەپتىدىن كېيىن كەل دەپتىچۇ. شۇنداق قىلىپ بىر خىل كۆڭۈلسىز كەتكەن. شۇ كەتكەن بويى كېلەلمەي قالدى. ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىسى كەتتى. يىگىرمە سەككىز، يىگىرمە توققۇز ئىككى كۈن ئۈندىداردا كۆرۈشتۇق. چۈنكى بىۋاسىتە شۇ خۇنەندىكى جۇجۇ دەمدۇق، ئەشۇ مەركەز شىركەتكە باردىچۇ ئەشەدە بىز يىغىنلارغا قاتنىشىپ دېگەندەك ئەھۋاللارنى بىز كۆرۈشكەن. شۇ ئۈچىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىدىن كېيىنلام يوق، بىز شۈبھىلىنىپ تۇراتتۇق.
شۇنىڭدىن كېيىن ئىز-دېرىكى پۈتۈنلەي غايىپ بولغان. شۇنىڭدىن كېيىنلام بىر ئاي ئۆتۈپ كەتتى، ھەرىكەت قىلىشقا باشلىدۇق. ئارىلىقلاردا ئىز-دېرىكىنى قىلدۇق، قاھار بولمىسا بولمايدىغان يىغىنلارنى تەرتىپلىدۇق، ئۇنى تەرتىپلەپتۇ ئەمدى. ئۇنىڭغىمۇ كەمىدى، كېلەلمىدى.
قاھار ئېلى تۇرپاننىڭ پىچان ناھىيە لۈكچۈن يېزىسىدىن بولۇپ، تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان پىچان ۋە لۈكچۈندىكى ئالاقىدار خادىملار قاھار ئېلى ھەققىدە ئېغىز ئېچىشتىن ئۆزلىرىنى تارتتى. ھە، قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ياخشىغۇ. بۇ لۈكچۈن بازارلىق ساقچىخانىمۇ؟ ھە، شۇ. ما بۇ قاھار ئېلى دېگەن بالىنىڭ ئەھۋالىنى بىز سۈرۈشتە قىلماقچى ئىدۇق.
نەدىن تېلېفون قىلىۋاتىسىز؟ ما قاھار ئېلى دېگەن بالا. ھە. قاھار ئېلى دېگەن بالىنىڭ ئايالى بىلەن كۆرۈشمەكچىدۇق. ما جۇڭگو نەنچې شىركىتىنىڭكى خىزمەتچىسى.
قاھار ئېلىنىڭ تۈركىيەلىك ئادۋوكاتى ۋەدەت ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە، قاھار ئېلى يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى ئايالى رىزۋانگۈل، پەرزەنتلىرى ئاتىللا، بابىر شاھ ۋە باتۇ خانلار بىلەن بىرلىكتە سەپەر قىلغان ۋە يېقىن دوستلىرىغا يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى تۈركىيەگە قايتىدىغانلىقىنى

ئۇ دېگەن ۋاقتىدا قايتىپ كېلەلمىگەندىن كېيىن، ئادۋوكات ۋەدەت ئەپەندى قارا ئېلىنىڭ ئىزدىرىكىنى قىلماقچى بولغىنىدا، ئۇنىڭ تۈركىيەدىكى بەزى يېقىنلىرى ئەھۋال سۈرۈشتە قىلىشنىڭ ئۇنىڭ ئەھۋالىنى تېخىمۇ يامانلاشتۇرۇۋېتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭ بۇ ئىشقا ئارىلاشماي تۇرۇشىنى تەۋسىيە قىلغان.
چىن تارافى ئىلەن ئىرتىباتا گېچەن بىرسى بارمۇ بۇ دۇرما ھەققىندا؟
يوق، دېدىلەر كى، ئامانا ساكىن داھا كۆتى ئولۇ دۇرما بېكەشلىك بوغاتا تانلىك بار، ئولىمپلادېر ئامان بىشى ياپمان، دېكشان بېرى سەن داھا چوغ ئېشكەنجە ياتالدار بولار.

سۈرۈشتە قىلمىغان. ئاندىن كېيىن يەنە بىر ئەھۋال قانداق دېسىڭىز، بۇنىڭ بالىلىرى مۇشۇ يەردە پاكىستان كونسۇللۇقتا ئوقۇيدۇ. Private school دەمدۇق. پاكىستان كونسۇللۇقنىڭ مەكتىپىچۇ. ئەمدى قاھار بىلەنمۇ مۇناسىۋىتى ياخشى، ئارىسى ياخشى. پاكىستان كونسۇللۇقنىڭكى ئادەممۇ شۇ خىتاي بىلەن يوقاپ قېلىشتىن قورقۇپ ئۇزاق تۇرىدۇ. مەكتەپمۇ ئۇزاق تۇرۇۋاتىدۇ بۇ ئىشتىن. بولمىسا ئىككى ئوقۇغۇچىسى شۇ خىتايغا كېتىپ كېلەلمىگەندە مەكتەپمۇ ئۆزىنى سىرتقا، چەتكە ئېلىپ قاچتى، قېچىقلىق، ھە.
ئۇنىڭ پاكىستان ئەلچىخانىسىدىكى ۋە تۈركىيە قاتناش مىنىستىرلىكىدىكى يېقىنلىرىمۇ خىتاي تەرەپنىڭ چىشىغا تەگمەسلىك ئۈچۈن قاھار ئېلى ۋە ئائىلىسىنىڭ ئەھۋالىنى سۈرۈشتە قىلمىغان.
يەنە بۇ قاھار ئادەتتە مۇشۇ ياقتىكى تۈركىيەدىكى خېلى چوڭ ئادەملەر بىلەن مىنىستىر دەرىجىسىدىكى ئادەملەر بىلەن كۆرۈشىدىغان بىرسى، ئۇلارمۇ شۇ بۇ ئىشقا يېقىن كېلىشتىن قورقاپ، ئاشۇلارمۇ جىممىدە تۇرۇۋېلىقلىقچۇ؟ قاھار ئېلىنىڭ دوستى رەپقەت يەنە، قاھارنىڭ تولىمۇ ئېھتىياتچان بىرسى ئىكەنلىكى، ئون يىللىق تۈركىيە ھاياتىدا ئۇيغۇرلاردىن ئۆزىنى تارتىپ ئۆتكەنلىكى، پەقەت چەت ئەلدىكى بىرقانچە ساۋاقداشلىرى بىلەنلا مۇناسىۋەت قىلىپ كەلگەنلىكىنى ۋە بۇ ئېھتىياتچانلىقنىڭ ئاخىرقى ھېساب كاغا كەلمىگەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.
شۇ جىغىپ ئېيتقان چاغدا يەنىلام خىتاي ۋەتەندىشى، خىتاي پاسپورتى، خىتاينىڭ شىركىتىدە بولاپ ئىشلەۋاتقان، ئىنتايىن دىققەت قىلاتتى بۇ ئىشلاردا، ھېچقانداق بىر پائالىيەتلەرگە قاتناشمايتتى، ئوشۇق-تۆشۈك ئۇيغۇرلار بىلەن ئالاقىلاشمايتتى. ئەمدى شۇ خىتايلارغا ئۆزىنىڭ شىركىتىنىڭ ئەدىمىگە ئىشىنىپ كەتتى.
ئادۋوكات ۋەدات ئەپەندى يېقىندا غەيرىي رەسمىي يوللار ئارقىلىق قاھار ئېلىنىڭ نۆۋەتتە تۇتقۇندا ئىكەنلىكى، بالىلىرىنىڭ تېخى مەكتەپكە ئورۇنلاشمىغانلىقى،

ئەڭ ئاخىرىدا مۇشۇ ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا كەلگەن خەۋەرگە ئاساسلانغان چاغدا شۇ قاھار يوق ئىز-دېرىكى يوق بالىسى بىلەن ئۈچ بالىسى بار ئۇنىڭكى بالىسى بىلەن ئايالى شۇ پىچاندا ئىكەن دەپ دېگەن خەۋەر كەلدى ھازىر شۇ ئايالى ئۈچ بالىسى سىرتتا پىچاندا ئارىلىقلاردا تۈركىيەدىكى تازىلىقچىسى بارتتى ئۆيدىكى واتساپ بىلەن ئۇ تازىلىقچىسى بىلەنمۇ كۆرۈشۈپتۇ، كۆرۈشكەن شۇ يىغلاشتىن باشقا ھېچقانداق گەپ يوق، يىغلاپ كۆزلىرى ئىششىپ كېتىپتۇ، باشقا ھېچقانداق گەپ يوق، يىغلايدۇ، يىغلايدۇ دەيدۇ پۇشمانلىقتىن.
ماتېرىياللاردا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، جۇجۇ ئېلېكتىر پاراۋۇز شىركىتى مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، نۆۋەتتە يىگىرمە نەچچە دۆلەتتە شۆبە شىركەتلىرى بار ئىكەن ۋە شىركەت پاراۋۇز ئېكسپورتى، تۆمۈر يول، يەر ئاستى پويىز قۇرۇلۇشى قاتارلىق ساھەلەردە مۇلازىمەت قىلىدىكەن. دېيىلىشىچە، قاھار ئېلى مانا بۇ شىركەتنىڭ كاپالىتى بىلەن بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ يۇرتىغا بىر قانچە قېتىم بېرىپ كەلگەن، بۇ نۆۋەت شىركەتنىڭ كاپالىتىمۇ كاغا كەممىگەن.
ھە قايتىپ كەلسەڭ بولىدۇ دېگىنى كىم بولىدۇ دېسىڭىز شۇ ئاشۇ خىتاينىڭ شىركىتىنىڭكى جۇڭچېنىڭكى شىركەت چوڭ ئەمەسما چوڭ بولغاندىكىن بۇ شىركەتنىڭمۇ ئۆز ئالدىغا ئىستىخبارات بۆلۈمى باركەنچۇ. شۇ ئىستىخبارات بۆلۈمىدىكى ئادىمى، يەنى تونۇشى، قايتىپ كەلسەڭ بولىدۇ دېگەن گەپنىمۇ سوراپ ئىككى ھەپتىدىن كېيىن جاۋاب بېرىپتۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن كېيىنمۇ بېرىپ كەلدى. شۇڭا بىز بىر خىل ھەيران قالغان، بۇ شىركەت خېلى كۈچلۈك شىركەتكەن دەپ ئويلاپ قالدۇق شۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن كېيىن ئىككى ئۈچ قېتىممۇ بېرىپ كەلدىغۇ دەيمەن. شۇ ھەر قېتىم بارغان چاغدا بۇلارنى بىر ھەپتە ئاۋارە قىلىدۇ. شىركەت ئاشۇنداق ياندۇرۇپ چىقىدۇ.
بىز قاھار ئېلىنىڭ ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن لۈكچۈن يېزىلىق ھۆكۈمەتكە تېلېفون قىلدۇق بۇ يەردىكى خادىملارمۇ قاھار ئېلى ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتى ھەققىدە مەلۇمات بېرىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇردى. ھە بۇ، ھە بۇ لۈكچۈنغۇ دەيمەن ھە؟
ھە لۈكچۈن ھە. ما ھېلىقى تۈركىيەدىن قايتىپ كەلگەن بۇ قاھار ئېلى دېگەن بالىنىڭ ئەھۋالىنى ئۇقماقچىدۇق. شۇ ھە قەيەردە ھازىر؟

خىتاينىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان يېڭىلانغان جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى بويىچە ھۆكۈمەتنى ئاغدۇرۇشقا ئۇرۇنغان ۋە خىتايغا قارشى دۆلەتلەر ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغانلارنى ئاشكارىلىغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپەيدى ئالدىنقى ھەپتىدىكى خىتاي خەۋەرلىرىدە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى سوت ئېچىلىپ جازا ھۆكۈم قىلىنغان پېنسىيىگە چىققان خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ زەربىدارلار ئەترىتى قۇرۇش ئۈچۈن چەت ئەلدىن قورال سېتىۋېلىشقا ئۇرۇنغانلىقى خەۋەر قىلىنغان بولسا شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئاۋغۇست دۈشەنبە كۈنىدىكى سانىدا ياپونىيەدە ئوقۇپ قايتقان خىتاي ئوقۇغۇچىنىڭ جاسۇسلۇق جىنايىتى بىلەن قولغا ئېلىنغانلىقى خەۋەر قىلىندى ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتى قانداق كىشىلەرنى بۇ قانۇن بويىچە تۇتقۇن قىلماقتا بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىشتا خەلق كۈچىدىن پايدىلىنىپ نازارەت ۋە پاش قىلىشنى كۈچەيتىش دېگەنلەر نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ خىتايدا يېڭىلانغان جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىشقا باشلىغاندىن بۇيان خىتاي تاراتقۇلىرىدا بېرىلىۋاتقان تۇتقۇن قىلىنغانلار ھەققىدىكى خەۋەرلەر خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا ئالدىنقى ھەپتىدىكى خىتاينىڭ مالىيە تورىنىڭ خەۋىرىدە، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى سوت ئېچىلىپ، جازا ھۆكمى ئېلان قىلىنغان يۈننەندىكى زى سۇ ئىسىملىك پېنسىيەگە چىققان خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ زەربىدارلار ئەترىتى قۇرۇپ، توپىلاڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن چەت ئەلدىن قورال سېتىۋېلىشقا ئۇرۇنغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر بېرىلىپ، ئۇنىڭ قىلمىشىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىدىكى دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيان يەتكۈزۈش، دۆلەت ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇشقا ئۇرۇنۇش ماددىلىرىغا خىلاپ ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. ھالبۇكى، خىتاينىڭ مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ۋە شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئاۋغۇست دۈشەنبە كۈنىدىكى خەۋەرلىرىدە ياپونىيەدە ئوقۇپ قايتقان خاۋ فامىلىلىك خىتاي ئوقۇغۇچىنىڭ

خۇپىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىرى ھەققىدىكى مىساللارنى كۆتۈرۈپ چىقىشتىكى مەقسەت جەمئىيەتتە قورقۇنچ كەيپىيات پەيدا قىلىش، بۇ ئارقىلىق ئۆزىگە ئوخشىمىغان ئاۋازدىكىلەرنى باستۇرۇش، چۈنكى جاسۇسلۇق قىلدى دېگەن قالپاقنى كىشىلەرگە خالىغانچە كىيدۈرگىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە بۇنى ئىجرا قىلىش ئۇسۇلىدا كىشىلەرنى ئۆزئارا پاش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرمەكتە بۇ ئەھۋال ھازىر ھەممە كىشى ئۆزىنى قوغدايدىغان بىر بىرىدىن ئەنسىرەيدىغان ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردى بۇ خىل ئەھۋال ماۋزېدۇڭ دەۋرىدە مەدەنىيەت ئىنقىلابى دەۋرىدە بىزنىڭ بېشىمىزدىن ئۆتكەن ئىدى بىز بۇنىڭ قانداق ئېغىر ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىمىز مەن بۇنىڭ نەتىجىسىدە كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى نورمال مۇناسىۋەت ئالاقىلىرى پۈتۈنلەي بۇزۇپ تاشلىنىدىغان ۋەزىيەت شەكىللەنمەكتە دەپ قارايمەن خۇپىڭنىڭ تەكىتلىشىچە بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالىدىن قارىغاندا ھازىر خىتاي دۆلىتى ئىچىدە شى جىنپىڭغا قارشى نارازىلىق كۈچەيگەن بولۇپ بۇ قانۇن خىتاي دۆلىتى ئىچىدىكى ھۆكۈمەتكە نارازى بولغان پۇقرالاردىن باشقا يەنە شى جىنپىڭنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا نارازى بولۇۋاتقان خىتاي ھاكىمىيەت قاتلىمىدىكى بىر قىسىم ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىمۇ نىشان قىلغان ئىكەن.

ئەتىلىك گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان خوڭكوڭلۇق ليۇ مىڭچىڭنىڭ ماقالىسى بۇنىڭ تىپىك مىسالى ليۇ مىڭچىڭ خوڭكوڭدىكى سىياسىي كېڭەش ئەزاسى بولغىنى ئۈچۈن ئۇ كومپارتىيىنىڭ ئادىمى دەپ قارىلىدۇ ئەمما ئۇنىڭ چەت ئەل تاراتقۇسىدا بۇنداق بىر قاتتىق ئەيىبلەش خاراكتېرىدىكى ماقالىنى ئېلان قىلىشىنى بۇ جەھەتتىكى بىر سىگنال دەپ قارىساق بولىدۇ شۇڭا بۇ قانۇن قارشى ئاۋازدىكى ھەر ساھە كىشىلىرىنى نىشان قىلغان. خۇپىڭ يەنە خىتاينىڭ ھۆكۈمەت خەۋىرىدە جاسۇسلۇق بىلەن ئەيىبلەنگەن خاۋ فامىلىلىك چەت ئەلدە ئوقۇغان خىتاي ئوقۇغۇچى ۋە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى سوت ئېچىلىپ، ئاللىقاچان جازا ھۆكمى ئېلان قىلىنغان يۈننەندىكى زىسۇ ئىسىملىك پېنسىيەگە چىققان خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ ئاتالمىش توپىلاڭ كۆتۈرۈشكە ئۇرۇنۇش، توپىلاڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئادەم توپلىدى، چەت ئەلدىن قورال كىرگۈزۈشكە ئۇرۇندى دېگەن ئەيىبلەشلەرنىڭ خىتاينىڭ زىسۇ ئۈستىدىن ئېچىلغان ئىلگىرىكى سوت ھۆكمىدە يوق ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
خۇپىڭنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھازىر خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ مىساللارنى جاسۇسلۇققا قارشى قانۇن بىلەن باغلاپ نەقىل ئېلىشى ئىنتايىن بىمەنە ۋە قايىل قىلىش كۈچى يوق ئىكەن. خۇپىڭ يەنە بۇ ئورۇنسىز ئەيىبلەشلەردىن ئىلگىرى خىتايدا نۇر گېزىتىدە ئىشلەپ پېنسىيەگە چىققان دۇڭ يۈيۈ ئىسىملىك مۇخبىر دوستىنى نەقىل ئالدى.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پېنسىيەگە چىققان بۇ مۇخبىر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ، بىر يىل ئۆتكەندىن كېيىن، دائىرىلەر ئۇنىڭغا دەل مۇشۇ خىل ئاتالمىش جاسۇسلۇق قىلىش جىنايىتىنى ئارتقان ئىكەن. خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ئاتالمىش جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى قالپىقى ئاستىدا شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسەتلىرىگە نارازىلىقىنى ئىپادىلىگەن بارلىق كىشىلەرنى باستۇرۇش ئوبيېكتى قىلماقتا ئىكەن. خۇپىڭ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېدى.

جىددىي بىر ۋەزىيەتنى پەيدا قىلماقچى ھالبۇكى ئۇنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى بولسا ئوخشىمىغان قاراشتىكىلەرنى باستۇرۇش ئۆزىگە ئوخشىمىغان ئاۋازلارنىڭ ھەممىسىنى ئۇجۇقتۇرۇش ئەلۋەتتە بۇنىڭدا كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ئىچىدىكى ئوخشىمىغان قاراشتىكىلەرنىمۇ باستۇرۇشنى مەقسەت قىلغان مېنىڭچە مانا بۇ ئۇنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى.
نيۇ يوركتىكى مۇستەقىل ئانالىزچى ماجۈ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە. شى جىنپىڭنىڭ مۇستەقىل ھۆكۈمرانلىقىنى قوغداش ئۈچۈن يولغا قويۇلۇۋاتقان جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا قانۇن تەرتىپلىرى بويىچە ئەمەس، بەلكى خەلق ھەرىكىتى قوزغاشتەك سىياسىي چاقىرىق بويىچە ئېلىپ بېرىلماقتا ئىكەن. ماجيۇ شى جىنپىڭ تەكىتلەۋاتقان ئاتالمىش جاسۇسلارنى بايقاشتا خەلق كۈچىدىن پايدىلىنىپ نازارەت ۋە پاش قىلىشنى كۈچەيتىش تەشەببۇسى ھەققىدە توختالدى.
شى جىن پىڭ دۇي تۇي شىن دە جې شې جېن څې ياۋ چيۇ مىن جۇڭ جۇ باۋ ياۋ چيۇ خۇ شياڭ جيەن دۇ دەن دەن شى شى شاڭ يى دىن زاۋ چېڭ شى جىنپىڭ بۇ سىياسەتنى ئىجرا قىلىشتا ئاممىنى پاش قىلىشنى ۋە ئۆزئارا نازارەت قىلىشنى يولغا قويۇشنى تەكىتلەپتۇ. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ كەلتۈرىدىغان ئېغىر ئاقىۋىتى خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ھەر قانداق بىر دەۋرىدىكىدىن ئېغىر بولىدۇ. چۈنكى ئۇلار تەكىتلەۋاتقان ئاممىنىڭ پاش قىلىش ئاكتىپچانلىقىنى قوزغاش دېگىنى ئەمەلىيەتتە خەلق ئۇرۇشى قوزغاش دەپ شەرھلىسەك بولىدۇ.
ئۇ بۇ ئەھۋالنىڭ خىتايدا ئەللىكىنچى يىللاردىكى يەر ئىسلاھاتى ۋە ئاتمىشىنچى، يەتمىشىنچى يىللاردىكى مەدەنىيەت ئىنقىلابى مەزگىلىدىكى خەلق كۈرىشى ۋەزىيىتىنى قايتا يارىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.

خىتاي كومپارتىيەسى بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتى ئەمەلىيەتتە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بىرىنچى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىللاردا ئېلىپ بېرىلغان كاپىتالىستلارنى يەر ئىگىلىرى بولغان پومېشچىك باي دېھقانلارنى قىرغىن قىلىش بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىلدىكى زىيالىيلارنى ئوڭچى ئەكسىلئىنقىلابچى دېگەن قالپاقلار بىلەن باستۇرۇش ھەرىكىتى يېقىنقى يىللاردا قايتىدىن داۋام قىلىۋاتىدۇ ھالبۇكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلغان قىرغىنچىلىق بولسا ئۇ دەۋردىكىلەردىنمۇ ئېشىپ كەتتى.
خىتايدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىش يولغا قويۇلغان يېڭىلانغان جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرى ماقۇللانغان ئىدى. ماجيۇ ئەپەندى خىتايدا ئىجرا قىلىنىۋاتقان جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى سەۋەبىدىن نۆۋەتتە خىتاي دۆلىتى ئىچىدىكى خىتاي پۇقرالىرىلا زىيانكەشلىككە ئۇچراپ قالماستىن، ھەتتا چەت ئەل پاسپورتى بىلەن خىتايغا تۇغقان يوقلاش ئۈچۈن ياكى ساياھەتكە بارغان چەت ئەل پۇقرالىرى ۋە ئۇلارنىڭ خىتايدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭمۇ ئاتالمىش جاسۇسلۇققا قارشى قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش جىنايىتى ئارتىلىپ ھەر ۋاقىت ھەرقانداق جايدا تۇتقۇن قىلىنىش ئوبيېكتىغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
بۇ ھەپتىنىڭ باشلىرىدا تۈركىيەنىڭ مانىسا ۋىلايىتىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىر قېتىملىق دالا پائالىيىتىدە تۈركىيە ياشلار ۋە تەنتەربىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى ئەنەس ئىمىنئوغلى سۆز قىلىپ تۈركىيەنىڭ ھەر ۋاقىت زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يېنىدا تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقى شەرقىي تۈركىستاننىڭ چوقۇم ئەركىنلىككە ئېرىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان بۇ يېقىنقى يىللاردىن بېرى تۇنجى قېتىم مىنىستىر دەرىجىلىك بىر تۈركىيە ئەمەلدارىنىڭ ئۇيغۇرلارغا سۆز قىلىپ ئۇلارنىڭ چوقۇم ئەركىنلىككە ئېرىشىدىغانلىقىنى قەيت قىلىشىدۇر تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان تاشتىن ئاڭلايسىلەر مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان يېڭى نەسىل ھەرىكىتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ياشلىرى مانىسا شەھىرىدىكى بىر ئورمانلىقتا ئۈچ كۈنلۈك دالا پائالىيىتى ئېلىپ باردى. سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىدىن يىگىرمە ئىككىنچى كۈنىگىچە ئۈچ كۈن داۋاملاشقان بۇ پائالىيەتكە ئىستانبۇل ۋە كونيا قاتارلىق شەھەرلەردە تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەردە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىدىن بىر يۈز يىگىرمە بەش نەپەر ياش ئۆسمۈر قاتناشقان. بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتى جەريانىدا تۈركىيە تەنتەربىيە ۋە ياشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى دوكتور ئەنەس ئەمىنئوغلۇ ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ۋە سۆھبەت ئېلىپ بارغان.

ئۆزئارا تونۇشۇش ئورمانلىقتا پىيادە يۈرۈش ئوقيا ئېتىش سۇ ئۈزۈش پۇتبول مۇسابىقىسى ۋە ھەر تۈرلۈك تەنتەربىيە ئويۇنلىرىنى ئويناش شۇنداقلا بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان ياش ئۆسمۈرلەرگە شەرقىي تۈركىستان تارىخى جۇغراپىيەسى ۋە ھازىرقى ئەھۋالى توغرىسىدا لېكسىيەلەر سۆزلەش پائالىيەتلىرى ئۇيۇشتۇرۇلغان

ئىگە چىقىدىغان شەرقىي تۈركىستاننىڭكى داۋاسى ئۈچۈن كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئىنتىلىدىغان، خىزمەت قىلىدىغان بىر تۈركۈم ياشلارنى تەربىيەلەش مەقسىتىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىدىن يىگىرمە ئىككىگىچە بولغان ئارىلىقتا بىز تۈركىيەنىڭكى مانىسا شەھىرىدە كامپ پائالىيىتى ئۆتكۈزدۇق. پائالىيىتىمىز ناھايىتى گۈزەل بولۇۋاتىدۇ.
ئابدۇسالام تەكلىماكان بۇ پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى ئاساسىي مەقسەتنىڭ ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرىنى بىر يەرگە جەم قىلىپ ئۆزئارا تونۇشتۇرۇش دوستلۇق ئورنىتىش مۇناسىۋەتنى قويۇقلاشتۇرۇش مىللىي كىملىكنى ئەسلىتىش شۇنداقلا ئۇلارنىڭ كېلەچەكتە شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا ئىگە چىقىدىغان ئاڭ چۈشەنچە بويىچە تەربىيىلىنىشىگە تۈرتكە بولۇشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى پائالىيىتىمىزنىڭكى ئاساسىي مەقسىتى دەپ ئۆتكىنىمىزدەك شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭكى كېلەچىكى بولغان ياش بالىلارغا قارىتا بىر داۋامىزنى تونۇشتۇرۇش، ئۆزىنىڭكى كىملىكىنى ئەسلىتىش، شەرقىي تۈركىستانغا بولغان شەرقىي تۈركىستان تارىخى، جۇغراپىيەسى ۋە ۋەتىنىمىزنىڭكى ئومۇمىي رېئال ئەھۋالىنى تونۇشتۇرۇش مۇشۇ نۇقتىلاردا خىزمەتلەر بولۇۋاتىدۇ.

ئۇلار بىلەن ھەر ۋاقىت يېقىن مۇناسىۋەت قۇرۇپ كېلىۋاتىمىز سىلەردەك ياشلارنى مۇشۇنداق دالا پائالىيىتى مەركەزلىرىدە كۈتۈۋېلىپ ساھىبخانلىق قىلىشنى خالايمىز زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان مەزلۇم خەلقلەر دۇچ كېلىۋاتقان قىيىن مەسىلىلەرنىڭ ھەل بولۇش ئۈمىدى تۈركىيەدۇر شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەر زامان زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يېنىدا تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرىمىز خۇدايىم بۇيرۇسا شەرقىي تۈركىستان چوقۇم ئەركىنلىككە ئېرىشىدۇ بىز بۇنىڭغا ئىشىنىمىز شۇنىڭ ئۈچۈن ھەم دۇئا قىلىمىز ھەم ئەمەلىي خىزمەتلەرنى ئىشلەشنى داۋاملاشتۇرىمىز ھۆرمەتلىك جۇمھۇر رەئىسىمىز تەسىس قىلغان تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ يۈز يىللىقى پىلانى پۈتۈن تۈركىي جۇمھۇرىيەتلەرنىڭ يۈز يىللىق خاتىرىسى بولىدۇ مىنىستىر ئەنەس ئىمىنئوغلى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ كەيپىياتىنى يۇقىرى تۇتۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ تۈركىيە ۋە تەنتەربىيە ياشلار مىنىستىرلىقىنىڭ قارمىقىدىكى ھەرقايسى ياشلار مەركەزلىرى ھەمدە دالا پائالىيىتى ئورۇنلىرىنىڭ

ئەسسالامۇئەلەيكۇم، مەن مۇھەممەت ئۆتكۈر، ھازىر ئون بىرىنچى سىنىپقا ئۆتتۈم، ئون بىرىنچى سىنىپتا ئوقۇۋاتىمەن. بۇ يەردىكى كامپ پائالىيىتى ياخشى ئۆتۈۋاتىدۇ، بەك ياخشى ئۆتۈۋاتىدۇ، دوستلىرىمىز بىلەن ياخشى ئويناۋاتىمىز، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىم، ئۇيغۇر دوستلىرىم بىلەن بىللە، بىللە تەتىلنىمۇ ياخشى ئۆتكۈزدۇق، ئۇيغۇر بالىلار بىلەن ئۇيغۇرچە گەپ قىلىپ، شۇنىڭ ياخشى ئۆتۈۋاتىدۇ، بەك جىق نەرسىمۇ ئۆگەندۇق. ئەلبەتتە ئۆزەمنىڭ تونۇيدىغانلىرىم بارتى، لېكىن تونۇشقانىممۇ بولدى. دوستلىرىم بىلەن بىللە بولۇشۇم، بىر دە ماندا بىر پائالىيەتنى مەن ئۇنتۇمىيشىم مۇمكىن، يەنى قانچە يىل ئۆتسىمۇ، ئون يىلدىن كېيىن، ئون بەش يىلدىن كېيىنمۇ يەنە بىر كۈنى مەيە كەلگەنتۇق، بالىلار بىللە ئوينىغانتۇق، بىللە ئۆگەنگەنتۇق، بىللە ياتقانتۇق دەپ ئېسىمگە كېلىشى. بۇ مېنىڭ تەسىراتىم.
ئىمران تايماس ئىسىملىك ياش ئۆزىنىڭ بۇ يىل ئالىي مەكتەپكە ئۆتكەنلىكىنى، بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتىگە قاتنىشىپ، كۆپلىگەن تەسىراتلارغا ئېرىشكەنلىكىنى، ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىرلىكتە پائالىيەت ئېلىپ بېرىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى چۈشىنىپ يەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئەسسالامۇئەلەيكۇم مېنىڭ ئىسمىم ئىمران تايماس ماۋۇ يىل ئالىي مەكتەپكە ئۆتتۈم مەن بۇ كامپتا بىرلىك بولۇشنى چۈشەندىم بىرلىكتە ئىش قىلىپ بىرلىكتە ئويناپ بىرلىكتە ئەتكىنلىك قىلىپ شۇنداق ھەممە نەرسىنى بىرلىكتە قىلساق بەك ياخشى بولىدىكەن ئاندىن كېيىن بۇ كامپتىن بەك ھۇزۇر ئالدىم، ھەممە يەر تەبىئەت، ئەتراپتا ھايۋانلار بار، مۈشۈك، ئىت، قۇشقاچ، ھاشاراتلار، ئاشۇ ئاشۇلارنىڭ ئاۋازى يەنى شەھەردىكى ئاۋازلاردىن تېخىمۇ ھۇزۇرلۇق، مەن بۇ كامپتىن بەك ياخشى تەسىرات ئالدىم.
ئون بىرىنچى سىنىپ ئوقۇغۇچىسى ئالىمجانمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇ قېتىملىق دالا پائالىيىتىدىن ئالغان مول تەسىراتلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. مەن ئون بىرىنچى يىللىققا ئۆتتۈم، ئىسمىم ئالىمجان. بۇ كامپ ھازىر بىزنىڭ ئۈچۈن ياخشى ئۆتەۋاتىدۇ ۋە بىزدەك شۇ كونيادا ئۇيغۇرلارنىڭ جىق بولمىغان ياشلىرى ئۈچۈن بۇ يەردە ئۇيغۇر ياشلار بىلەن بىللە ئۆتەش ناھايىتى ياخشى ۋە كۆڭۈللۈك بولاۋاتىدۇ. بۇ پائالىيەت جەريانىدا خېلى جىق ئۇيغۇر ياشلار بىلەن تونۇشتۇم. بۇ يەردە خىلمۇ خىل پائالىيەتلەر بولدى بۇمۇ بەك ياخشىدى ۋە چوڭ ئۆلىمالار كەلدى ۋە بىزگە دەرس سۆزلەپ بەردى بۇمۇ ناھايىتى ياخشىدى يېقىندا تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدىكى ئۈسكۈدار ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى نازىف گۈردوغان قىرىم ئاۋازى تور گېزىتىدە شەرقىي تۈركىستان پەقەت خىتاينىڭلا ئەمەس پۈتۈن ئاسىيانىڭ كالىفورنىيەسى ماۋزۇلۇق بىر ماقالىسى ئېلان قىلىنىپ كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان تۈركىيەدە ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ قۇرغۇچى ئەزالىرىدىن بولغان نازىف گۈردوغاننىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئەقىل كۈچى بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرغىنى بولىدىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. گەرچە تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى باش بولۇۋاتقان تۈركىيە ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرى ئەيىبلىگەندەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلەپ، خىتايغا قارىتا قاتتىق پوزىتسىيە بىلدۈرمىسىمۇ، ئەمما مەزكۇر پارتىيەدىن كېلىپ چىققان بىر قىسىم ئەربابلار ۋە سىياسەتچىلەر، شۇنىڭدەك مۇستەقىل مۇتەخەسسىسلەر ھەم بىر قىسىم ئۆكتىچى پارتىيە ئەزالىرى خىتاينى ئەيىبلەش ئىپادىلىرىنى بىلدۈرمەكتە. ئەنە شۇلارنىڭ بىرى، ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ قۇرغۇچى ئەزالىرىدىن بىرى تونۇلغان سىياسەتشۇناس پروفېسسور نازىم گۈردوغان ئەپەندىدۇر. ئىستانبۇلدىكى ئۈسكىدار ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى نازىف گۈردوغان ئەپەندى يېقىندا ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان پەقەت خىتاينىڭلا ئەمەس، پۈتۈن ئاسىيانىڭ كالىفورنىيەسى ماۋزۇلۇق ئوبزورى ئارقىلىق ئۇيغۇرلار ۋەتىنى، ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇنىڭ قىرىم ئاۋازى ناملىق

ئىرقىي كەمسىتىشنى يوقىتىش كومىتېتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي قۇرغان يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا بىر مىليوندىن كۆپرەك ئۇيغۇر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋېتىپتۇ. ئوبزورچى زەينەپ گۈرجانلى خانىممۇ ئون توققۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى سۆزچى گېزىتىدە ئېلان قىلغان ئوبزورىدا مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويغان، تۈركىيە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىدىغان بولسا ۋە بۇ ھەمكارلىقنى تۈرك دۆلىتىنىڭ ئابرۇيىغا يارىشىدىغان ھالدا ئېلىپ بارماقچى بولسا، تۈركىيە ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بېسىم سىياسىتىگە قاتتىق ئىنكاس قايتۇرۇشى شەرت. پروفېسسور دوكتور نازىف گۈردوغان ئەپەندى ئوبزورىدا بۈگۈنكى دۇنيادا دىكتاتور تۈزۈملەرگە ئورۇن يوقلۇقىنى بايان قىلىپ مۇنداق يازغان، خەرىتىدە بۈيۈك تۈركىستان دېگەن جايدا شەرقىي تۈركىستان، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، تۈركمەنىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان ۋە شىمالىي ئافغانىستان قاتارلىق يەتتە دۆلەت ئورۇن ئالغان. لېكىن شەرقىي تۈركىستان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغان خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان. خىتاي شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلىغا كەلگەندە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئۆزگەرتكەن. ئۇيغۇرلار ھازىر خىتاينىڭ ئېغىر بېسىمى ئاستىدا. بۈگۈنكى دۇنيادا دېموكراتىيەنىڭ دۈشمىنى بىر پارتىيە بىلەن باشقۇرۇلىدىغان دىكتاتور تۈزۈملەرگە ئورۇن يوقتۇر. پروفېسسور دوكتور نازىف گۈردوغان ئەپەندى ئوبزورى توغرىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنىڭ مۇھىم ئىكەنلىكىنى، شۇڭا بۇ مەسىلىگە ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
دوغۇ تۈركىستان ئۈلكەنىن دۈغۈم نوكتاسى، چىن، ھىندىستان، روسىيە، ئاسىيانىڭ تۆپە نوقتاسىنى ئوخشىتىدۇ. بۈيۈك تۈركىستان روس، خىتاي ۋە ھىندى مەدەنىيەتلىرى ئۇچراشقان جايدۇر. ئاسىيانىڭ مەركىزىگە جايلاشقان. تەبىئىي بايلىقلىرى مول، ستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە بىر زېمىن. ئافرىقا، ياۋروپا ۋە ئاسىيانىڭ ئۈچ بۇرجىكىدە تۈركىيەدىن سىرت شەرقىي تۈركىستاندەك ستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە جاي يوقتۇر. شۇڭا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى پەقەت خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەسىلە بولۇپلا قالماستىن، ھىندىستان، ئامېرىكا، ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك بىر مەسىلە. شۇڭا، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىش كېرەك. مەسىلەن، مەن ئامېرىكىدىكى كولومبىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقات مەركىزىگە بارغانىدىم. بۇ يەردە شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا كۆپ تەتقىقات بار. قىسقىسى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيىتىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ دۇنيا مەدەنىيىتىگە قوشقان تۆھپىلىرى توغرىسىدا ئىلمىي تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بېرىپ، ئىلمىي يوسۇندا،

مەن بۇنى تۆت بۇرجەك دۇنيا دەپمۇ ئاتايمەن. بۇرۇنقى يۇمىلاق دۇنيا كەتتى، يېڭى دۇنيا قۇرۇلمىسى قۇرۇلدى. يېڭى دۇنيادا دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا سائەت ئوخشىماسلىقى قالمىدى. دۆلەتلەر ئۆزئارا يېقىنلاشتى. دۇنيادىكى دېموكراتىك ئەللەر خىتاينى تىزگىنلەپ تۇرۇش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشىنى قوللاۋاتىدۇ.

مەنچە تەيۋەنگە ئوخشاش خوڭكوڭمۇ مۇستەقىل بولىدۇ. خوڭكوڭنىڭ دېموكراتىيە كۈرىشى شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشىگە پايدا ئېلىپ كېلىدۇ. سابىق شەرقىي تۈركىستان ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى، ئۇنتۇلغان ۋەتەن شەرقىي تۈركىستان ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ۋەتىنىنى خىتاي بېسىۋالغاندىن كېيىن تۈركىيەگە پانالىق تىلەشكە مەجبۇر بولغان. تۈركىيە بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلىدا ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىكتە خىتاي دۆلىتى بىلەن دىپلوماتىيەلىك مۇناسىۋەت ئورناتقان ئىدى. تۈركىيە بىلەن خىتاينىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىغا ئۇزۇن ۋاقىت بولمىغان بولسىمۇ، تۈركلەر بىلەن خىتايلارنىڭ مۇناسىۋىتى ئىككى مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە. خىتايلارنىڭ تۈركلەرنىڭ ھۇجۇمىدىن ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن سەددىچىننى ياسىغانلىقىنى پۈتۈن دۇنيا بىلىدۇ. قەدىمكى دەۋرلەردە خىتايلارنى بۇنچىلىۋالا قورقۇتالىغان تۈركلەر بۈگۈنكى كۈندە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا سېلىۋاتقان زۇلۇم ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. سىز ئوبزورىڭىزدا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنى توغرىسىدا مۇھىم پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپسىز. ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ نۆۋەتتە ئىنتايىن ئېغىر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپسىز. بۇنىڭغا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىش كېرەك؟ دېگەن سوئالىمىزغا نازىف گۈردوغان ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى.
Doğu Türkistan'ın sorunlarını gündeme getirmede dünya medyasında دۇنيادىكى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى دۇنيانىڭ كۈن تەرتىبىگە ئېلىپ كېلىش كېرەك. پەقەتلا تۈرك ۋە مۇسۇلمانلارنىڭ ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىلا ئەمەس، پۈتۈن دۇنيادىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈش كېرەك. خىتاينىڭ تىبەت، خوڭ كوڭ ۋە تەيۋەن مەسىلىلىرى بار. كىشىلىك ھوقۇق جەھەتتىن ئېغىر مەسىلىسى بارلىقى پۈتۈن دۇنياغا مەلۇم. شۇڭا دۇنيادا جامائەت پىكرى توپلاپ، خىتايغا بېسىم پەيدا قىلىش كېرەك. خىتاي بىلەن شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ داۋاملاشماقتا. ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى پادىشاھى ئابدۇلھەمىد خان بىر مىڭ سەككىز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى قەشقەردە قۇرۇلغان دۆلەتكە ياردەم قولىنى ئۇزاتقان. تۇران زېمىنىدا تۈركىيە دېگەن شەرقىي تۈركىستان دېگەنلىك. شەرقىي تۈركىستان دېگەنلىك تۈركىيە دېگەنلىكتۇر. شەرقىي تۈركىستان تۈرك دۇنياسىنىڭ شەرقىدىكى قەلئەسى. تۈركلەرنىڭ ئاسىيادىن ياۋروپاغا سەپىرى شەرقىي تۈركىستاندىن باشلىغان ۋە داۋام قىلماقتا. ئىستانبۇلدىكى ئۈسكۈدار ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى نازىف گۈردوغان ئەپەندى بۇرۇن تۈركىيە باش مىنىستىرلىكىگە قاراشلىق دۆلەتلىك پىلانلاش ئىدارىسىدە ئىشلىگەن. ئامېرىكىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلەردىمۇ ئىشلىگەن. ھازىر تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ قۇرغۇچى ئەزاسى بولۇپ، تۈركىيەدە سىياسىي تەسىرى كۈچلۈك شەخس ھېسابلىنىدىكەن. پېشقەدەم سىياسەتچى، شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىنىڭ سابىق رەئىسى ھامىدخان گۆكتۈرك ئەپەندى پىروفېسسور دوكتور نازىف گۈردوغان ئەپەندىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردىن تارتىپ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا يازغان ماقالىلىرىدىن تونۇيدىغانلىقىنى، بۇ كىشى يازغان ماقالىلەرنىڭ تۈركىيە سىياسىتىگە تەسىر كۆرسىتەلەيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭكى ھەم قۇرغۇچىلىرىدىن ۋە ئالدى سەپتە بولغان سىياسىي كىشىلىكلەردىن بىرى. بۇ كىشىنىڭكى بۇ تۈرك دۇنياسىنىڭ كالىفورنىياسى شەرقىي تۈركىستان مەۋزۇسىدىكى بۇ ماقالىسى تۈركىيەدە بىر قانچە دانە خەۋەر، تورلىرىدا، گېزىتلەردە نەشر بولدى. بۇ كىشىنىڭكى بۇ ماقالىسى ناھايىتى مۇھىم، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭكى كۈن تەرتىپىگە كېلىۋاتقان غەربتە ۋە تۈركىيەدە سىياسىي كىشىلىك تەرىپىدىن كۈن تەرتىپىگە كېلىشى ناھايىتى مۇھىم دەپ ئويلايمەن.
نۆۋەتتە تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدا ئۇيغۇر ئېلىدىن ئېلىپ كېلىنگەن لېكىن ھازىرغىچە تۈركىيەگە قانداق كېلىپ قالغانلىقى ئېنىق بولمىغان ئۇيغۇرلارغا ئائىت كىچىك ھەجىملىك بىر قەدىمىي ئەسەرلەر توپلىمى ساقلانماقتا ئوتتۇز بەش پارچە ئەسەردىن تەشكىل تاپقان توپلام قەدىمكى ئۇيغۇر سانسكرىت موڭغۇل ئەرەب ۋە خىتاي تىللىرىدا يېزىلغان ۋەرەقىچىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ نۆۋەتتە بۇ قوليازمىلارنىڭ قانداقلارچە ئىستانبۇل كۇتۇپخانىسىغا كېلىپ قالغانلىقى توغرىسىدا ھەر خىل قاراشلار مەۋجۇت تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىن تېپىلغان قەدىمكى قوليازمىلارنىڭ سانى ۋە تۈرى ناھايىتى كۆپ. يىگىرمىگە يېقىن تىل ۋە يېزىقتىكى بۇ قىممەتلىك بايلىقلار ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدىن باشلاپ دەسلەپ روسىيەگە، كېيىنچە ئەنگلىيە، گېرمانىيە، ياپونىيە، شىۋېتسىيە، فرانسىيە، فىنلاندىيە، ئامېرىكا، تۈركىيە ۋە تەيۋەن قاتارلىق دۆلەتلەرگە ئېلىپ كېتىلگەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۇيغۇر دىيارىدا ۋە خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكە شەھەرلىرىدىكى كۇتۇپخانا، مۇزېي ۋە تەتقىقات ئورۇنلىرىدا ساقلىنىۋاتقان ئۇيغۇرچە ئەسەرلەرنىڭ ئېنىق سانىنى ئېلىشمۇ قىيىن. ھازىرمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن ھەر يىلى دېگۈدەك يېڭى قوليازمىلار تېپىلماقتا. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بىرىنچى يىلى تۇرپان بېزەكلىكتىن تېپىلغان يەنە بىر توپ قەدىمكى ئۇيغۇرچە ۋە سوغدىچە ئەسەرلەر، ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى قۇمۇلنىڭ نەرناسۇ دېگەن تاغلىق كەنتىدىن تېپىلغان بۇددىزم مەزمۇنىدىكى قەدىمكى ئۇيغۇرچە مايترى سىمىت درامىسى ۋە ئون توغرا يول ناملىق بۇددىزم مەسەللىرىنىڭ كەمتۈك ياپراقلىرى بۇلارنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇ يۇقىرىقىلاردىن باشقا يەنە بىر قىسىم ئايرىم شەخسلەر تەرىپىدىن باشقا دۆلەتلەرگە ئېلىپ بېرىلىپ سېتىۋېتىلگەن ئەسەرلەرمۇ ئاز ئەمەس ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كۇتۇپخانىسىدىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن ئېلىپ كېلىنگەن ئەمما ھازىرغىچە قانداق كەلگەنلىكى ئېنىق بولمىغان كىچىك تىپتىكى بىر قەدىمكى ئەسەرلەر توپلىمى ساقلانماقتا بۇ توپلام ئوتتۇز بەش پارچە ئەسەردىن تەشكىل تاپقان بولۇپ ئۇلار قەدىمكى ئۇيغۇر سانسكرىت موڭغۇل ئەرەب ۋە خىتايچە يېزىقلاردا يېزىلغان ئەسەرلەر مەزمۇن جەھەتتىن بۇددا دىنى مانى دىنى ۋە باشقا مۇھىم تارىخىي تېمىلاردىكى مەزمۇنلارغا ئايرىلغان ئۇلاردىن باشقا يەنە ئۇچىغا بىراھمى يېزىقىدا خەت يېزىلغان ئالتە دانە كىچىك قوزۇقمۇ بار. سۇلتان ئابدۇلھەمىد ئىككى تەرىپىدىن بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسىنىنچى يىلى سېلىنغان مەشھۇر يىلدىز سارىيى كۇتۇپخانىسىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئەينى ۋاقىتتىكى ئىستانبۇل دارىلفۇنۇن كۇتۇپخانىسىغا يەنى كېيىنكى ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن بىر بىرىدىن قىممەتلىك كىتابلار ئارىسىدا بۇ توپلاممۇ ئورۇن ئالغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىلى سۈھەيل ئۈنۋەر توپلام ئىچىدىكى ئىككى كىچىك پارچىنىڭ رەسىمىنى نەشر قىلغان تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى ئوسمان نەدىم تۇنا تەرىپىدىن كۇتۇپخانىدا تاسادىپىي بايقالغىچە بۇ توپلام ھەققىدە ھېچكىمنىڭ خەۋىرى بولمىغان ئوسمان نەدىم تۇنا توپلامنى كۆرگەندىن كېيىن شۇ زاماننىڭ مەشھۇر تۈركولوگلىرىدىن رەشىت راھماتى ئاراتقا خەۋەر بەرگەن ئارات دەرھال كۇتۇپخانىغا بېرىپ، توپلامدىكى ئەسەرلەرنى كۆرگەندىن كېيىن، يېپىشقان لاي ھەم توپا-چاڭلارنى تازىلاش ۋەدىسى بىلەن ئىشخانىسىغا ئېلىپ كەتكەن. ئۇ بۇرۇن بېرلىندا ئۆگەنگەن تېخنىكىسىنى قوللىنىپ، ھەر بىر ياپراقنى سۇ بىلەن تازىلىغاندىن كېيىن، ئۈستىگە دەزمال سېلىپ تۈزلىگەن ۋە قۇرۇتقان. بۇ كۇتۇپخانىدىكى ئەسەرلەر بىلەن بىرلىكتە كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئىستانبۇلدا يېزىلغان يەنە بىر پارچە ئوسمانلىچە مەكتۇپمۇ تېپىلغان. يېزىلغان ۋاقتى خاتىرىلەنمىگەن بۇ مەكتۇپتا بايان قىلىنىشىچە، بۇ ئەسەرلەرنىڭ مەزمۇنىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئۈچ كىشىگە كۆرسىتىلگەن. مەكتۇپتا يەنە ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئەندەرۇندىكى سۇلتانلىق مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى ئەزىز ئىسىملىك بىرىنىڭ خىتايچە تېكىستنى ئوقۇپ تەرجىمە قىلغانلىقى، ئەمما بېيجىڭدىن كەلگەن ئىسمائىل ھەققى ۋە سادىق ئىسىملىك ئىككى ئوقۇتقۇچىنىڭ ئوقۇيالمىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇرچە ئەسەرلەر ھەققىدە ھېچ نەرسە دېيىلمىگەن تارىخچى دېۋىد بروفىنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسلانغاندا بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان ئوقۇتقۇچى ئەزىزنىڭ تولۇق ئىسمى ئابدۇل ئەزىز غۇلجالى بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈزىنچى يىلىدىن باشلاپ ئىستانبۇلدا ياشىغان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى ئوسمان نەدىم تۇنا كەسىپدىشى جېيمىس ئېۋېرت بوسسون بىلەن بىرلىكتە ئەسەرلەر ئارىسىدىكى پاگىسپا يېزىقىدا يېزىلغان موڭغۇل تىلىدىكى بىر پارچە ئەسەر ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بارغان. ئۇلارنىڭ تەتقىقات نەتىجىسى دۇنيا تۈركولوگلىرى ۋە موڭغۇلشۇناسلىرىنى تولىمۇ خۇشال قىلغان. ئەپسۇسكى، يېڭى نېسىپ بولغان بۇ خۇشاللىق ئۇزۇن داۋاملاشمىغان. ئەسەرلەر ئارىسىدىن ئۈچ پارچە ئېلىم-بېرىم ۋەسىقىسىنى نەشرگە تەييارلىغان رەشىت رەھمەتى ئارات بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان ماقالىسىنىمۇ كۆرەلمەستىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى تۇيۇقسىز ئالەمدىن ئۆتكەن بۇ قىممەتلىك توپلاممۇ شۇنىڭ بىلەن يەنە بىر قېتىم غايىپ بولغان. ئارىدىن ئون توققۇز يىل ئۆتكەندە ئوسمان نەدىم تۇنا يەنە بىر قېتىم مەيدانغا چىققان. ئۇ رەھمەتلىك رەشىت رەھمەتى ئارات ھايات ۋاقتىدا ئۇزۇن مۇددەت ئولتۇرغان ئىش ئۈستىلى تارتمىسىنىڭ بىرىدىن توپلامنى يەنە تېپىۋالغان. ئوسمان نەدىم تۇنا بۇ قېتىم بۇ خۇش خەۋەرنى تۈركولوگ ئوسمان پىكرى سەرتكاياغا يەتكۈزگەن. سەرتكايا تولىمۇ سۆيۈنگەن ۋە توپلامنى ئېلىپ چىقىپ تەتقىق قىلىشقا كىرىشكەن. شۇنىڭدىن بېرى بۇ توپلامدىكى قەدىمكى ئۇيغۇرچە ئەسەرلەر ئۈستىدە سەرتكايانىڭ ئۆزى، ياپونىيەلىك كوگى كودارا، گېرمانىيەلىك مەشھۇر ئۇيغۇرشۇناس پېتېر تسىمى، كلاۋس رۆھربورن قاتارلىق ئالىملار تەتقىقات ئېلىپ بارغان. گېرمانىيەلىك كلاۋس ۋىللى سانسكرىتچە ئەسەرلەر ھەققىدىكى تەتقىقاتىنى نەشر قىلغان. سەرتكايا كودارا بىلەن بىرلىكتە توپلامنىڭ دەسلەپكى كاتالوگىنى تەييارلىغان. ئۇنداقتا كىم بۇ توپلامنى ئۇيغۇر دىيارىدىن تۈركىيەگە ئېلىپ كەلگەن؟ بۇ توپلام بايقىلىش بىلەن تەڭلا بىر قىسىم كىشىلەر ئۇزۇن مۇددەت بېرلىندا ياشىغان ۋە تۇرپان تېكىستلىرى ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بارغان رەشىت رەھمەتى ئاراتتىن گۇمانلىنىشقان. ئۇلارنىڭ پەرىزىگە ئاساسلانغاندا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئىككىنچى يىلى ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىغا پروفېسسورلۇققا تەكلىپ قىلىنغان ئاراتنىڭ توپلامنى ئۆزى بىلەن ئىستانبۇلغا ئېلىپ كېتىشى مۇمكىن ئىدى. ئارات توپلامدىكى ئەسەرلەر بىلەن بىرلىكتە ساقلىنىۋاتقان يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ دەسلەپكى يىللىرى يېزىلغان ھېلىقى چاغاتايچە مەكتۇپنى ماقالىسىغا قوشۇپ نەشر قىلغان. شۇنىڭ بىلەن بۇ گۇماننىڭ ئارتۇقچە ئىكەنلىكى ئىسپاتلانغان. ئۇ يەنە بەزى كىشىلەرنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز بەشىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىلىغىچە ئۇدا ئۈچ قېتىم ئۇيغۇر دىيارىدا كەڭ كۆلەملىك قىدىرىپ تەكشۈرۈش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان ئالبېرت فون لېكوكنىڭ شۇ كىشى بولۇش ئېھتىماللىقىنىمۇ رەت قىلغان. بېرلىندىكى قوليازما ۋە تام رەسىملىرىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۇيغۇر دىيارىدىن ئېلىپ كەلگەن لېكوك بۇ خىزمىتى شەرىپىگە تۈركىيە مەدەنىيەت مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن ئالاھىدە مېدال بىلەن مۇكاپاتلانغان ئىدى لېكوكمۇ مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ ئۆزى ئايرىم ساقلاپ كېلىۋاتقان بىر پارچە ئۇيغۇرچە قوليازمىنى تۈركىيە مەدەنىيەت مىنىستىرلىكىگە سوۋغات قىلغان ئىدى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى تۇرپاندا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككىنچى قېتىملىق خەلقئارا تۇرپانشۇناسلىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ يەنە بىر پروفېسسورى ئايشېگۈل سەرتكايا خانىم توپلامنىڭ ئىستانبۇلغا كېلىش جەريانى ھەققىدە يېڭى بىر كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ تەخمىنىچە، تۇرپاندىن ياۋروپاغا توشۇلغان ئاسارئەتىقىلەر تۈركىيەدىن ئۆتۈۋاتقاندا بۇ توپلام چېگرا تەكشۈرگۈچىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنغان بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئەمما ئۇ بۇ قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتا قايسى دەلىلگە ئاساسلانغانلىقىنى دېمىگەن. ئەينى ۋاقىتتىكى ئوسمانلى سۇلتانلىرى بىلەن گېرمانىيە ئىمپېراتورلىرىنىڭ ھەددىدىن زىيادە يېقىن مۇناسىۋەتلىرىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان مۇنداق بىر ئەھۋالنىڭ يۈز بېرىشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش تولىمۇ قىيىن. ئەگەر شۇنداق بىر ۋەقە يۈز بەرگەن بولسىدى، لېكوك يازغان خاتىرىلىرىدە بۇ ئەھۋالنى چوقۇم تىلغا ئالغان بولاتتى. لېكوكنى شەخسەن تونۇغان ۋە ئۇ ئېلىپ كەلگەن قوليازمىلار ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بارغان رەشىت رەھمەتى ئاراتمۇ بۇ كېلىشمەسلىكتىن، ئەلۋەتتە، خەۋەردار بولغان بولاتتى. تۆت قېتىملىق تۇرپان ئېكسپېدىتسىيەسى جەريانىدا سېتىۋېلىنغان ياكى توپلانغان ھەر بىر ئەسەر، تام رەسىملىرى، كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى ۋە باشقا نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئالدى بىلەن نەق مەيداندا ئارخىپلاشتۇرۇلغان. ئەگەردە يۇقىرىقى پەرەز توغرا بولغان بولسا ئىدى، ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان گېرمانىيەدە قوليازمىلارنى ئوقۇش ۋە تەتقىق قىلىش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان گېرمان، تۈرك ۋە ئۇيغۇر تۈركولوگلار توققۇز مىڭ پارچىدىن ئارتۇق ئارخىپ ماتېرىياللىرى ئارىسىدا شۇنداق بىر ھۆججەتنى چوقۇم ئۇچراتقان بولاتتى. مەزكۇر توپلام ئىچىدە مەزمۇنى ۋە تارىخىي ئەھمىيىتى بىلەن باشقا ئەسەرلەردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان بىر ئەسەر بار. بىر بەتلىك بۇ ئەسەرنىڭ ئالدى يۈزىدە ئەرەب، موڭغۇل، پاگىسپا ۋە قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان تېكىستلەر ئورۇن ئالغان. دەسلەپكى قۇردا ئالتۇن ھەل بىلەن ئەرەب تىلى ۋە يېزىقىدا مۇنداق دەپ يېزىلغان. بۇ يېزىق خىتايدىكى خانلار ئارىسىدا قوللىنىلىدۇ ۋە دۆربىلچىن دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىنكى بەش قۇرغا پاگىسپا يېزىقىدا يېزىلغان موڭغۇلچە بىر ئابزاس سۆز بولۇپ، ئۇنىڭدا مەشھۇر موڭغۇل خانى قۇبلاينىڭ ئېيتقانلىقى قەيت قىلىنغان سۆزلەر بار. ئۇنىڭدىن كېيىنكى قۇر ئوتتۇرىسىغا يەنە ئەرەب تىلى ۋە يېزىقىدا خاتۇل ئۇيغۇرىيا، يەنى ئۇيغۇر يېزىقىدا دەپ يېزىلغان. ئۇنىڭدىن كېيىنكى توققۇز قۇرغا قۇبلاي خاننىڭ يۇقىرىقى سۆزىنىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگەن. قۇبلايخان ئالەمدىن ئۆتۈشتىن بۇرۇن ئېيتقانمىش. ئەي مېنىڭ ئەۋلادلىرىم! مەندىن كېيىن خەلقنى يىغماقچى بولساڭلار، خەلقنىڭ بەدىنىنى يىغقىچە كۆڭۈللىرىنى يىغىڭلار. كۆڭۈللىرىنى يىغقاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ بەدىنى قاياققا باراتتى؟ دەپ يارلىق بولغانمىش. بۇ بەتنىڭ دەسلەپكى قۇرىدىكى ئەرەبچە خەتنىڭ مەزمۇنى ۋە زامان شەكلىدىن ئەسەرنىڭ موڭغۇل ئىمپېراتورلۇقى دەۋرىدىكى دۆربىلچىن يەنى كۋادرات شەكىللىك يېزىق قوللىنىلغان ۋاقىتتا يېزىلغانلىقىنى بىلىۋالالايمىز بىر مىڭ ئىككى يۈز ئالتىنچى يىلى قۇرۇلغان موڭغۇل ئىمپېراتورلۇقى قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنى دۆلەت يېزىقى قىلىپ قوللانغان ئىدى قۇبلاي خان دەۋرىگە كەلگەندە كۋادرات شەكىللىك پاگىسپا يېزىقى ئىجاد قىلىنغان ۋە بۇ يېزىق بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلىدىن بىر مىڭ ئۈچ يۈز ئەللىكىنچى يىلغىچە ئىشلىتىلگەن يۇقىرىقى ئەسەر پاگىسپا يېزىقىنىڭ ئىمپېرىيە تەۋەلىكىدىكى ئەمەلدارلار تەرىپىدىن ئىشلىتىلگەنلىكى كەڭ خەلق ئارىسىدا يەنىلا ئۇيغۇر يېزىقى قوللىنىلغانلىقىدەك ھەقىقەتنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدىكى ئەسەرلەر باشقا يەرلەردىكىدەك سان جەھەتتىن ئانچە كۆپ بولمىسىمۇ، لېكىن مەزمۇن ۋە باشقا ئالاھىدىلىكلىرى بىلەن قەدىمكى ئەسەرلەر تەتقىقاتى ساھەسىدە مۇھىم ئورۇن تۇتۇپ كەلمەكتە. بۇنىڭدىن باشقا، ئىستانبۇل يەنە ھەر خىل يول ۋە سەۋەبلەر بىلەن كەلگەن، ھازىر توپكاپى سارايدا ساقلىنىۋاتقان بىر قىسىم قەدىمكى ئۇيغۇرچە ئەسەرلەرمۇ بار. بۇ قىممەتلىك ئەسەرلەر تۈركىيە جۇمھۇرىيەت رەئىسى مىللەت كۇتۇپخانىسى ساقلىنىۋاتقان دىۋانى لۇغاتىت تۈركنىڭ ئەسلى نۇسخىسى بىلەن بىللە، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پارلاق مەدەنىيىتىنى دۇنياغا نامايان قىلماقتا.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى